ເຟສບຸກຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ
ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍໂຕມາຈາກປະເທດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແມ່ນວ່າແມລເບີນຍໍຄໍຂຶ້ນເກືອບໄດ້ສຸດແລ້ວບັດນີ້ ພາຍຫຼັງເປັນເວລາຍາວນານທີ່ແມລເບີນຖືກລັອກດາ ວຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ບັດນີ້ກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຂອງເຂດໃນເມືອງແມລເບີນ ຄື Metropolitan Melbourne ຖືກມາຍອອກເປັນຂັ້ນໆ ຢູ່ຕະຫຼອດມາ ແຕ່ໃນວັນທີ 8 ແລ້ວນີ້ ແມ່ນຖືກມາຍອອກ ມາກມາຍແທ້ໆ ຄື ວ່າ ແຕ່ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງຄືນວັນອາທິດທີ 8 ເດືອນ 11 ສາກົນ 2020 ແລ້ວນີ້ ຂອບເຂດທີ່ແຍກແມລເບີນອອກຈາກຊົນນະບົດວິກຕໍເຣຍຖືກຍົກເລີກແລ້ວ ບັດນີ້ກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນເດີນທາງຈາກບ້ານຈາກ ເຮືອນ ໄປໄກເກີນໄກກວ່າ 25 ຫຼັກກິໂລແມັດ ແມ່ນຖືກຍົກເລີກແລ້ວ ຄືບັດນີ້ໄປໃສກໍໄດ້ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແຕ່ໃຫ້ຮຽນຊາບວ່າກົດເກນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກບົ່ງວາງໃສ່ຊົນນະບົດວິກຕໍເຣຍແມ່ນຍັງສັກສິ ດຢູ່ ແລະ ສັກສິດສຳລັບທຸກຂະແໜງຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ ຮວມດ້ວຍເຂດໃນເມືອງແມລເບີນທັງໝົດ ນີ້ແປວ່າ ຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສກໍຕາມແຕ່ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດເກນໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກບົ່ງວາ ງໃສ່ຊົນນະບົດວິກຕໍເຣຍຂອງເມື່ອກ່ອນນີ້ ສຳລັບຄົນໃນເມືອງແມລເບີນ Metropolitan Melbourne ການໄປຢ້ຽມຢາມກັນກໍຖືກມາຍອອກ ແຕ່ການຕ້ອງຫ້າມບາງສິ່ງບາງຢ່າງຍັງມີຢູ່ ຄືວ່າບັດນີ້ ທ່ານຮັບແຂກຮັບຄົນ ທີ່ໄປຫາທ່ານໄ ດ້ 2 ຄົນ ແລະ ມັນບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຈຳຕ້ອງແມ່ນຄົນຈາກຄົວເຮືອນດຽວກັນ ທັງກໍສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມທ່ານໄດ້ໂດຍບໍ່ແມ່ນເວລາດຽວກັນ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານດື່ມສຸລາ ພັບ ແລະ ກາເຟ ສາມາດຮັບຄົນໄດ້ 40 ຄົນ ສຳ ລັບຢູ່ໃນຕຶກໃນເຮືອນຂອງຮ້ານ ແລະ ສຳລັບນອກຕຶກນອກເຮືອນ ແມ່ນຮັບໄດ້ 70 ຄົນ ຮ້ານຈິມ ແລະ ສະຖານທີ່ຫຼິ້ນກິລາຢູ່ໃນຕຶກໃນເຮືອນ ສາມາດຮັບຄົນໄດ້ 20 ຄົນ ໂດຍຂຶ້ນກັບຕາຕະລາງແມັດສຳລັບແຕ່ລະຄົນທີ່ ຖືກບົ່ງໄວ້ ກິລາໃນຕຶກໃນເຮືອນສຳລັບຄົນໃນຂັ້ນອາຍຸໄວ 18 ແລະ ອ່ອນກວ່າເລີ່ມຂຶ້ນໄດ້ແລ້ວ ໃນດ້ານສາສະໜາ ສຳລັບກິດຈະການສາສະໜາໃນຕຶກໃນເຮືອນ ແມ່ນມີຄົນໄດ້ເຖິງ 20 ຄົນ ແລະ 50 ຄົນສຳລັບນອກຕຶ ກນອກເຮືອນ ຈຳນວນຄົນສຳລັບກິດຈະການຊາປະນະກິດສົບ ກໍຄືກັນກັບຂອງສາສະໜານັ້ນ ແຕ່ສຳລັບວິວາມົງຄົນ ແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງ ຄືໃຊ້ອັນເກົ່າຢູ່ ໃນດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ ຫໍສະໝຸດ ຫຼື RSL ຫຼື Neighbourhood House ສຳລັບໃນຕຶ ກໃນເຮືອນແມ່ນມີຄົນໄດ້ເຖິງ 20 ຄົນ ເປັນຄະນະແມ່ນໄດ້ 10 ຄົນ ສະຖານທີ່ຢູ່ກິນຄື accommodation ຕ່າງໆກໍເປີດຂຶ້ນໄດ້ ຈາກແຕ່ວັນອາທິດທີ 8 ແລ້ວນີ້ ສະຖານທີ່ລື່ນເລີງຕ່າງໆທົ່ວລັດວິກຕໍເຣຍເປີດໄດ້ສຳລັບ 20 ຄົນຕໍ່ space ໜຶ່ງ ການ ຢ້ຽມຢາມກັນ ແມ່ນຄົນຂອງຄົວເຮືອນໄປຢ້ຽມຢາມກັນໄດ້ຄັ້ງໜຶ່ງຕໍ່ມື້ ແລະ ບໍ່ກາຍ 2 ຊົ່ວໂມງເດີ ຄົນທີ່ອ່ອນກວ່າ 16 ປີໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງພະຍາບານໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີກຳນົດຈຳນວນເວລາສຳລັບຄູ່ຊີວິດກັນຈະຢ້ຽມຢ າມຫ້ອງແມ່ເດັກ maternity ສິ່ງທີ່ຮຽກວ່າ state of disaster ຄືຖານະໄພພິບັດຈະບໍ່ມີອີກ ແຕ່ໂຄວິດ-19 ຍັງດື້ດ້ານມີຊີວິດຊີວາຢູ່ ອັນພາໃຫ້ State of Emergency ຖານະສຸກເສີນ ຈະຖືກບັນຍັດຢູ່ຕໍ່ໄປຮອດວັນທີ 6 ເດືອນທັນວາ 2020 ຈາກແຕ່ວັນທີ 22 ເດືອນ 11 ສ າກົນ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ວິກຕໍເຣຍມຸ່ງໄປຕາມເສັ້ນທາງເພື່ອຈະໄປຮອດໄປເຖິງ last step ຄືຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງນະໂຍບາຍການເປີດວິກຕໍເຣຍຂຶ້ນໃໝ່ທີ່ ສະຖານທີ່ hospitality ຕ່າງໆຈະຮັບຄົນໄດ້ 100 ຄົນສຳລັບໃນຕຶກໃນເຮືອນ ແລ ະ ນອກຕຶກນອກເຮືອນແມ່ນຈະຮັບໄດ້ 200 ຄົນ ສຳລັບໂຮງພາບພະຍົນ ແລະ ຈິມ ແລະ ສະຖານທີ່ໃນຕຶກໃນເຮືອນ ແລະ gallery ກໍຈະຮັບຄົນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ການປ່ຽນແປງຫຼາຍຕື່ມຈະມີໄວ້ໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຈຳຕ້ອງຈົດຈຳ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ແມ່ນວ່າຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ຕໍ່ໄປຄືເກົ່າ SBS Radio Lao